ໂອ ເນາະ ລູກລາວນີ້ມັນກະລືມລາວບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອແຫຼະ ອາ ເຖິງຊິໄປໃສແລ້ວ ເຮົາກະຍັງເປັນຄົນລາວຢູ່ ອັນນັ້ນນະ ມີ ອັນ passport ອັນນັ້ນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຂອງການາດາບໍ ມີຫຍັງ ຂອງອາເມລິກາ ຫຍັງ ຢູ່ໃນວິນຍ ານ ສະຕິວິນຍານຂອງເຮົາ ມັນກະເປັນ ຍັງເປັນຄົນລາວຢູ່ ກະໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເຮົາຊິແຕ້ມຮູບ ເຮົາເອົາວິນຍານ ເອົາຂວັນຂອງເຮົາມາໃສ່ໃນຮູບຂອງເຮົານີ້ ມັນກະຈຳເປັນຕ້ອງ ຮູ້ຈັກວ່າເຮົານີ້ແມ່ນໃຜ ແທ້ ເອີ ຄົນຫຍັງແທ້ ເກີດມາຢູ່ໃນ ຢູ່ ຢູ່ໃນເຊື້ອສາຍ ຢູ່ໃນເລືອດໃດ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກະເປັນຄົນລາວຮ້ອຍເປີເຊັນແຫຼະ ເອີ ພໍ່ແມ່ກະເປັນຄົນລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ເຖິງຊິມາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ມັນກະຍັງເປັນຄົນ ລາວຢູ່ ແລ້ວກະເວລາກັບບ້ານ ເອີ ອາ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ດຽວນີ້ກະກັບ ອາ ລະດູ ອັນນັ້ນນະ ໜາວທຸກປີກະໄປຢູ່ ອາ ກັບບ້ານຢູ່ຫຼວງພະບາງ ມີ ມີເຮືອນຢູ່ຫຼວງພະບາງ ມີ gallery ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ອາ ກະຢູ່ພຸ້ນກະສີ່ເດືອນ ຫ້າເດືອນ ເຮົາກະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງ ອັນນັ້ນນະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຮົາວ່າມັນມີຫຍັງແດ່ ແລ້ວກະເຮົາເປັນຄົນແນວໃດ ເຮົາເປັນເຊື້ອໃດ ຊາດ ຊາດໃດ ແລ້ວກະ ມັນກະບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມຍາກດອກ ເບິ່ງແລ້ວກ ະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຕ້ມສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນ ກະຢາກ ຢາກໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າແຕ້ມຄືຈັ່ງຮູບ ອັນ ຊິເຮົາຖ່າຍຮູບ ທີ່ເຮົາຖ່າຍອອກມາດອກ ແຕ້ມນີ້ ອາ ມັນກະ 10 20 ປີມາແລ້ວແຫຼະ ຢາກ ຢາກແຕ້ມໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ຄົນເຫັນ ແຕ່ ວ່າເອົາວິນຍານຂອງມັນໃຫ້ໃສ່ຊື່ໆ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊິແຕ້ມຄືແຕ້ມຮູບ ອາ ຖ່າຍຮູບ ເອີ ເຮັດມາແລ້ວ ອັນ ເລື່ອງອັນນີ້ນະ ແຕ່ວ່າທຸກມື້ນີ້ມັນກະຈຳເປັນຕ້ອງມີ ພາສາລາວນີ້ abstract ແຕ້ມບໍ່ໃຫ້ຄືປານໃດ ເອີ ແລ້ວກະໃຫ້ຄືຢູ່ ແຕ່ ວ່າເບິ່ງແລ້ວນີ້ໃຫ້ມັນ ອັນນະ ຂຶ້ນຢູ່ນຳ ນຳ ນຳວິນຍານຂອງຄົນເບິ່ງ ຂອງຄົນເບິ່ງ ບໍ່ແມ່ນວ່າ

ມັນກະຈຳເປັນຮູບຈັ່ງຊີ້ ອາ ມັນກະຈັ່ງເຂົ້າຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນສະໝອງ ໃນວິນຍານຂອງເຮົາ ແລ້ວກະມືແຕ້ມນີ້ ມັນຕັ້ງແຕ່ ອັນນັ້ນ ເປັນພາຫະນະຊື່ໆເດ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຊິມີຄວາມ ອັນ ຄວາມກົດດັນໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ມືເຮົານີ້ ໃຫ້ ພູ່ກັນນີ້ ອາ ເຮັດແບບນີ້ ແບບນີ້ ແບບນີ້ ທຸກມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແຕ້ມແບບນັ້ນແລ້ວ ມີແຕ່ແຕ້ມວ່າ ເອົາ ເອົາ ເຮົາມີຕັ້ງແຕ່ ເຮົາເປັນຕັ້ງແຕ່ພາຫະນະຊື່ໆ ແລ້ວກະ ອັນນະ ຄວາມຮູ້ນີ້ເຮົາຮຽນມາໝົດ ໝົດຊີວິດນີ້ ອາຍຸ 67 ປີ ແລ້ວ ແລ້ວກະຄັນຖ້າເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາເຮັດຫຍັງແທ້ທຸກມື້ນີ້ ມັນກະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ລະ ແລ້ວກະຈັ່ງຄ່ອຍວ່າໃຫ້ມືນີ້ມີຄວາມສະບາຍ ບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນ ບໍ່ໃນ ຂົ່ມເຫງໃຫ້ມືນີ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນ ເ ພາະວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາມາໃນ ໃນຂວັນເຮົາ ໃນວິນຍານຂອງເຮົາແລ້ວ ມັນສຳຄັນທົ່ວກວ່າ ກວ່າຄວາມກົດດັນ ອັນນັ້ນ ອັນນັ້ນນ່າ ໃຫ້ຜູ້ການເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນ ບາດນີ້ຢາກຖາມທ່ານ ອ່າ ຮູບທີ່ວ່າ ຖ້າທ່ານບອກ ໄດ້ ຮູບທີ່ວ່າ ລາຄາທີ່ທ່ານຂາຍໄປແພງທີ່ສຸດຫັ້ນ ລາຄາທໍ່ໃດ
ແພງທີ່ສຸດນີ້ ມັນ ອ່າ ຮູບນັ້ນນີ້ ຢູ່ຮົງກົງເນາະ ມີອັນງານສະແດງ ຄືຊິປະມານຫ້າສິ ຫ້າປີມາແລ້ວລະ ມີຜູ້ໜຶ່ງ ຜູ້ ຜູ້ຍິງ ຄືຊິປະມານອາຍຸ 50 7 58 ປີນີ້ແຫຼະ ມື້ ອ່າ ເປີດອັນນັ້ນນະ ລາວກໍເຂົ້າມາ ລາວກະເບິ່ງຮູບອັນນັ້ນນ່າ ຮູ ບ saffron robe ເນາະ ມັນແມ່ນຮູບອັນນັ້ນ ຮູບພະ
ຮູບຄູບາເນາະ ຮູບຄູບາ ໃຫຍ່ເຕີບແຫຼະ ລາວກະ ລາວຢືນເບິ່ງຢູ່ຫັ້ນ ລາວກະ ອ້າວ ນ້ຳຕາອອກ ບາດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກະໄປ ວ່າຢາກໄປລົມກັບເພິ່ນ ລະເຫັນລາວຢືນຢູ່ຫັ້ນ ມີນ້ຳຕາອອກຈັ່ງຊີ້ ລາວກະ ເຮົາກະຖອຍ ຫຼັງ ລະບັດແລ້ວ ລາວກະມາເວົ້າກັບອັນນັ້ນ ເຈົ້າຂອງອັນນັ້ນ ອັນນັ້ນນ່າ Gallery ຫັ້ນແຫຼະ ລາວວ່າ I am not leaving this exhibition without this painting ວ່າຊັ້ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກລາຄາຊ້ຳ ເອີ ກະ ໂອ ກະເບິ່ງລະກະຄືຊິມີ ຄົນມີເງິນຢູ່ ເພາະວ່າກະເປົາລາວກະແມ່ນກ ະເປົາ Louis Vuitton ແດ່ ລະກະນຸ່ງເຄື່ອງງາມໆຊີ້ ເຮົາກະວ່າ ເອີ ເອົາ ຮູບນັ້ນຕອນນັ້ນຫັ້ນ ຂາຍ 48,000 ໂດລາ ອື ຕອນນັ້ນກະແມ່ນອັນນັ້ນແພງທີ່ສຸດແຫຼະ ອ່າ ແຕ່ວ່ານອກນັ້ນ ອ່າ ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານກະໄດ້ຂາຍ ຂາຍ ຂາຍໄດ້ຫຼາຍ ແຜ່ນຢູ່ແມ່ນບໍ່ ຂາຍຫຼາຍແຜ່ນ ອັນ ຕອນອັນນັ້ນເຮັດ exhibition ຢູ່ອັນນ່າ ຢູ່ຮົງກົງຕອນນັ້ນຫັ້ນ ປີນັ້ນກະ exhibition ກະມີເວລາ ອັນນັ້ນ ເປີດຢູ່ຫັ້ນປະມານ 3 ອາທິດເນາະ ຫຼັງຈາກ exhibition ແລ້ວ ກະລະມາໄລ່ເລຍກັນ ກະເກືອບ 3 ແສນພຸ້ນລະ okay ຕອນນັ້ນກໍໄດ້